SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ ອັບເດດ 49 ລົງວັນທີ 23 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ໂຄວິດ-19 ລັດຕໍ່ລັດ ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຂອງຄະນະລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020 ລັດຖະ ບານວິກຕໍເຣຍຕົກລົງເຫັນດີ ໃນດ້ານຫຼັກການກ່ຽວກັບ Framework for National Reopening Australia by Christmas ຄືໂຄງຮ່າງເພື່ອເປີດອົດສະເຕຣເລຍຄືນໃໝ່ພາຍໃນເທດສະການຄຣິສມາສ ສຳລັບທົ່ວລັດວິກຕໍເຣຍ ການອອກບ້ານອອກເຮືອນບໍ່ມີການ ຕ້ອງຫ້າມ ການເຕົ້າໂຮມກັນໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະຊົນໄດ້ເຖິງ 50 ຄົນຢູ່ນອກເຮືອນ ຄົນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນໄດ້ເຖິງ 15 ຄົນຕໍ່ມື້ ຄົນສາມາດມາຈາກຫຼາຍບ້ານເຮືອນ ເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ອນກວ່າອາຍຸ 1 ປີບໍ່ ຖືກນັບໃສ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄຣິສມາສ ກົດເກນຈະຖືກບັນຍັດຈາກແຕ່ວັນທີ 14 ທັນວາ 2020 ເມື່ອທີ່ຄົນເຖິງ 30 ຄົນຈະຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມບ້ານເຮືອນໄດ້ຕໍ່ທຸກໆມື້ ເດັກນ້ອຍທີ່ອ່ອນກ ວ່າ 1 ປີບໍ່ຖືກນັບໃສ່ຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຮ້ານກາເຟ ຮ້ານອາຫານ ແລະ ບາ ໄດ້ລູກຄ້າໄດ້ເຖິງ 300 ຄົນ ຈະຮັບໄດ້ສູງສຸດ 150 ຄົນ ສຳລັບໃນຕຶກໃນເຮືອນ ໂດຍມີຈຳນວນຄົນ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ບ່ອນນ້ອຍສາມາດກ ະທຳໄດ້ໃນຈຳນວນ 1 ລູກຄ້າຕໍ່ສອງຕາຕະລາງແມັດ ໂດຍຈຳນວນກຳນົດຄົນແມ່ນ 50 ລູກຄ້າ ກິລາຢູ່ນອກຕຶກນອກເຮືອນ ສະລອຍນ້ຳ Gyms ໃນຕຶກໃນເຮືອນໄດ້ເຖິງ 150 ຄົນ ເປັນຈຸ 20 ຄົນ ໂດຍມີ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັ ດ ຢູ່ນອກຕຶກນອກເຮືອນໄດ້ເຖິງ 500 ຄົນ ເປັນຈຸ 50 ຄົນ ໂດຍມີ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ໂຮງພາບພະຍົນ ແລະ galleries ນ້ອຍໄດ້ເຖິງ 150 ຄົນ ໃນຕຶກໃນເຮືອນ ບ່ອນໃຫຍ່ ໄດ້ເຖິງ 25% ໂຮງພະຍາບານ ແລະ ສະຖານທີ່ການດູແລ ຕ່າງໆ ບໍ່ມີການຕ້ອງຫ້າມໃສ່ຈຳນວນຂອງຄົນໄປຢ້ຽມຢາມ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງເວລາການຢ້ຽມຢາມ ໂຮງພະຍາບານ ສະຖານທີ່ການດູແລເປັນຜູ້ບົ່ງວາງກົດເກນສຳລັບຄົນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຄົນທີ່ຖືກກວດເ ຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ຕ້ອງແຍກໂຕຢູ່ self isolate ແລະ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນກັບຄົນທີ່ຖືກກວດເຫັນເປັນນັ້ນ ຫຼື ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງ quarantine ໂຕເອງ ນາຍຈ້າງ ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ເຮືອນ ທ່ານຈຳຕ້ອງເຮັດມັນຢູ່ ຕໍ່ໆໄປ ນີ້ສຳຄັນໃນການຊຸດຊ່ວຍກຳນົດຈຳນວນຄົນທີ່ເຄື່ອນທີ່ ແລະ ເພື່ອຊັກຊ້າໄວ້ການແຜ່ຜາຍຂອງໂຄວິດ-19 ຈາກແຕ່ວັນທີ 30 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ຈະມີການກັບຄືນໄປເຮັດວຽກເຮັດການເປັນຂັ້ນໆ ໂດຍຕ້ອງປ ະຕິບັດຕາມ ການມີພະນັກງານ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ ແລະ 25 ເປີເຊັນ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ເຮືອນ ທ່ານສາມາດໄປເຮັດວຽກເຮັດການໄດ້ ເມື່ອທ່ານຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ທ່ ານສາມາດມີຄວາມປອດໄພໄດ້ໂດຍ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ເມື່ອເຮັດວຽກ ແລະ ເມື່ອທ່ານອອກບ້ານໄປ ລ້າງມືຂອງທ່ານເລື້ອຍໆ ໄອ ແລະ ຈາມໃສ່ເຈ້ຍທິຊູ ຫຼື ແຂນສອກຂອງທ່ານ ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງຈາກ ຄົນອື່ນ ທຸລະກິດທັງໝົດ

ຂີດ work ການປັບໃໝ ປັບໃໝ 5,000 ໂດລາ ສຳລັບການເຕົ້າໂຮມກັນຜິດກົດໝາຍ ຄົນວິກຕໍເຣຍທີ່ລົ້ມເຫຼວໃນການແຍກໂຕຢູ່ isolate ພາຍຫຼັງຖືກກວດເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ແລະ ຖືກບົ່ງວ່າໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ຈະຖືກປັບໃໝ 4,957 ໂດລາ ອີງຕາມກໍລະນີດັ່ງກ່າວ ຄົນໂສດອາດຖືກປັບໃໝຫຼາຍເຖິງ 20,000 ໂດລາ ໜ້າກາກອະນາໄມ ຈາກແຕ່ວັນທີ 23 ເດືອນ 11 ສາກົນ 2020 ໜ້າກາກອະນາໄມບໍ່ເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງໃສ່ອີກແລ້ວ ເມື່ອທ່ ານຢູ່ນອກຕຶກນອກເຮືອນ ແລະ ໃນບ່ອນທີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຢູ່ຫ່າງກັນກັບຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ແມັດເຄິ່ງ ທ່ານຈຳຕ້ອງເອົາໜ້າກາກອະນາໄມຕິດໂຕໄປນຳທ່ານໃນທຸກເວລາ ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ປົກປິ ດດັງ ແລະ ປາກ ແຜງອັນກັນໜ້າ face shield ຜ້າປົກປິດດັງ ຜ້າພັນຄໍ ບໍ່ເປັນສິ່ງພຽງພໍທີ່ຈະປິດໃບໜ້າ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງກະທຳຢູ່ຕໍ່ໄປ ຢູ່ໃນຕຶກໃນເຮືອນ ຕົວຢ່າງ ໃສ່ຢູ່ໃນສູນກາງການຄ້າ ຫຼື ຢູ່ໃ ນໂຮງພະຍາບານ ໃສ່ຢູ່ໃນບ່ອນການຂົນສົ່ງສາທາລະຊົນ ຮ່ວມດ້ວຍໃນສະຖານີ ແລະ ໃນບ່ອນຍານພາຫະນະການຂົນສົ່ງຈອດ ຕ້ອງໃສ່ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງຄົນອື່ນກວ່າ 1 ແມັດເຄິ່ງ ຖ້າຫາກບໍ່ແມ່ນຄົນຄ ອບຄົວດຽວຂອງທ່ານ ໃສ່ມັນ ເມື່ອມີຄົນມາຫາ ຫຼື ເມື່ອທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມຄົນອື່ນໆ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງກັນກວ່າ 1 ແມັດເຄິ່ງ ສຳລັບການຊີ້ແຈງເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.dhss.vic.gov.au ຂີດທັບ face mask ຂີດ covid ຂີດ 19 ສຳລັບລັດຊາວອົດສະຕຣາເລຍ ອັບເດດອັນລ່າສຸດ ຊາວອົດສະຕຣາເລຍຫຼຸດຜ່ອນລະດັບການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ແລະ ການຕ້ອງຢູ່ເຮືອນຖືກຍົກເລີກແລ້ວ ໜ້າກາກອະນາໄມບໍ່ເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງ ແ ຕ່ຖືກສະເໜີໃຫ້ໃສ່ມັນເມື່ອທ່ານບໍ່ສາມາດຢູ່ຫ່າງຄົນອື່ນໃນດ້ານຮ່າງກາຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ 1 ແມັດເຄິ່ງ ວີ່ແວວອາການ ໃຜໆທີ່ເປັນວີ່ແວວໂຄໂຣນາໄວຣັສ ຕ້ອງຖືກກວດເບິ່ງ ການເຕົ້າໂຮມກັນ ໄດ້ສູງ ສຸດ 10 ຄົນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຢູ່ກິນສ່ວນຕົວ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງອາຍຸ ໄດ້ 50 ຄົນ ຢູ່ໃນການເຕົ້າໂຮມສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ແມ່ນທີ່ຢູ່ກິນ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.covid ຂີດ 19.sa.gov.au ຂີດທັບ restrictions ຂີດ and ຂີດ responsibilities ຂີດ activities ຂີດ and ຂີດ gatherings ຊາປະນະກິດສົບ ໄດ້ຫຼາຍສຸດ 50 ຄົນ ການຮັບແຂກຮັບຄົນ hospitality ໄດ້ຫຼາຍສຸດ 100 ຄົນ ໃນຮ້ານດື່ມສຸລາ pub ແລະ ຮ້ານອາຫານ ໂດຍມີກຳນົດ 1 ຄົນຕໍ່ 4 ຕາຕະລາງແມັດ

ການເດີນທາງ ຊາຍແດນ Victoria ຈະເປີດຄືນໃໝ່ໃນວັນອັງຄານທີ 1 ທັນວາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ຄົນເດີນທາງຈາກລັດ Victoria ເຂົ້າໄປຍັງ South Australia ຈະບໍ່ຕ້ອງໄດ້ quarantine 14 ມື້ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ https ຈ້ຳສອງເມັດ ຂີດທັບ ຂີດທັບ www.covid ຂີດ 19

ຂະແໜງທີ່ພັກເຊົາ ຈຳນວນຄົນໃນໂມເທວ ໂຮງແຮມ ແລະ houseboat ຈຳຕ້ອງບໍ່ກາຍຈຳນວນຕຽງນອນທີ່ຖືກໂຄສະນາການໄວ້ ສົມກັບ 6 ຄົນອື່ນໆ 6 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ແກ່ກວ່າ 16 ປີ ຖືກອະນຸຍາດຢູ່ໃນບ່ອນ caravan parks ແລະ campsites ບໍ່ມີການ ຕ້ອງຫ້າມສຳລັບຈຳນວນເດັກໆທີ່ອ່ອນກວ່າ 16 ປີ ສຳລັບລັດ New South Wales ການເດີນທາງ ລັດຖະບານລັດ New South Wales ເປີດຊາຍແດນ New South Wales ກັບລັດ Victoria ແລ້ວ ລັດ Western Australia ການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບການເດີນທາງ ລັດ Western Australia ປ່ຽນໄປໃຊ້ກົດເກ ນການຄວບຄຸມຊາຍແດນທີ່ປອດໄພ ແລະ ມີເຫດມີຜົນແລ້ວ ທີ່ອີງໃສ່ການແນະນຳຂອງສາທາລະນະສຸກ Tasmania ໃຊ້ສາມບາດກ້າວ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນຂອງ Tasmania ບາດກ້າວທີ 1 ຈາກແຕ່ວັນອາທິດທີ 20 ກັນຍາ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນງານ FIFO TAS ທີ່ໄປເຮັດວຽກການຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງນ້ອຍເປັນໄລຍະຍາວນານ ກັບຄືນບ້ານໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງ quarantine ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປໃນລັດ Tasmania ໂດຍກົງຈາກລັດທີ່ປອດ ໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນລັດ Victoria ຫຼື ເຂດອັນຮ້ອນວົນອື່ນໆ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນງານຕາມລະດູການເຂົ້າໄປ Tasmania ພາຍໃຕ້ກົດເກນ COVID Safe ສຳລັບລະດູການທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງ ບາດກ້າວທີ 2 ຈາກ ແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 State Controllers ຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມຊາຍແດນທີ່ມີ COVID Safe ແລະ ຄວາມສ່ຽງໜ້ອຍ ເຊັ່ນ ລັດ